ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ 108 MHz Podcast ເອພິໂສດທີ 2 ເນາະ ຖືວ່າເປັນຕອນທີ 2 ມື້ນີ້ແມ່ນວັນທີ 22 ເດືອນ 4 2020 ກະຖືວ່າຍັງມືໃໝ່ຢູ່ ເຮົາກະໄດ້ຜ່ານໄປໜຶ່ງເອພິໂສດ ຊຶ່ງກະມີກະຕຸກກະຕັກສົມຄວນ ແຕ່ວ່າກະ ຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນອອກໄປ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ເຮົາເຮັດໄປຕອນທີ 1 ແມ່ນເຮົາເວົ້າເລື່ອງ VUCA ເນາະ ອ່າ VUCA World ຫຼືວ່າໂລກໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ເຮົາໃຊ້ຄຳສັບພາສາອັງກິດສີ່ຄຳມາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວ່າສ ະພາບໂລກທີ່ປ່ຽນໄປໃນ 20 ກວ່າປີຜ່ານມານີ້ມີຫຍັງແດ່ ຄື VUCA ເວົ້າຄືນໜ້ອຍໜຶ່ງ ກໍແມ່ນວ່າຫຍໍ້ມາຈາກ ອ່າ V U C A ເນາະ ລະອ່ານອອກສຽງວ່າ VUCA ພໍດີເລີຍ V ນີ້ແມ່ນເປັນ volatility ເນາະ ລະ U ນີ້ແມ່ນ uncertainty C ນີ້ແມ່ນ complex A ຫັ້ນແມ່ນເ ປັນ ambiguity ຫຼືວ່າເວົ້າແປເປັນລາວໃນລວດດຽວຈົບນີ້ກະຊິແປວ່າ ມັນເປັນໂລກໃນຍຸກຂອງເຮົານີ້ ເປັນໂລກທີ່ວ່າມີຄວາມຜັນປ່ຽນໄດ້ໄວຫຼາຍ ລະກະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນສູງ ລະກະຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນນີ້ກໍຫຼາຍ ລວ ມເຖິງມີຄວາມຄຸມເຄືອຫຼາຍໆຄັ້ງ ເປັນຕົ້ນວ່າອັນ ຫຼາຍໆເຫດການທີ່ສະໄໝກ່ອນເຮົາອາດຈະມີທິດສະດີນັ້ນນີ້ມາອະທິບາຍ ລະເຫັນພາບໄດ້ເລີຍ ປັດຈຸບັນນີ້ຖືວ່າ ອ່າ ໄດ້ຈີກປຶ້ມຈີກຕຳລາກັນໄປຫຼາຍຫົວເນາ ະ ເພາະວ່າຕັ້ງສູດຕັ້ງໂມເດວຫຍັງມາ ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ອັນນີ້ນີ້ເຮົາເວົ້າເຖິງສະຖານະການ ພາຍນອກຫຼາຍໆຢ່າງ ໂລກອ້ອມຕົວເຮົາ ທີ່ວ່າກ່ອນທີ່ຊິມີເລື່ອງຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຂົ້າມາໄດ້ນີ້ ບາດນີ້ເມື່ອໂຄວິດ-19 ເຂົ້າມານີ້ເນາະ ລະເຮັດໃຫ້ເຮົານີ້ເພີ່ມຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນເຂົ້າໄປອີກ ທ່ານຜູ້ຟັງ ລະບາດນີ້ກໍຫຼາຍໆຄັ້ງນີ້ ການທີ່ວ່າເຮົາຊິເຫັນເລີຍວ່າ ການມາຮອດມາເຖິງ ຂອງໂຄວິດ-19 ນີ້ແມ່ນ ມັນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍອັນຫຼາຍແນວໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ລວມເຖິງເລື່ອງທຸລະກິດຂອງລະດັບບຸກຄົນ ຫຼື ລະດັບອົງກອນກໍແລ້ວແຕ່ ກໍໄດ້ຝືນເຮັດໃນຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ເຮົາເຮົາບໍ່ເຄີຍເຮັດ ຈົນມັນມີຄ ຳສັບທີ່ເອີ້ນວ່າຊິມີ ເອີ້ນວ່າ new normal ເກີດຂຶ້ນເນາະ ຫຼືວ່າຄວາມເຄີຍຊິນແບບໃໝ່ ບາດນີ້ ອ່າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຢາກຊວນລົມຢູ່ເລື່ອງໂຕ new normal ຊຶ່ງມື້ກ່ອນກໍເຄີຍ ອ່າ ໄດ້ລົມນຳແຂກຮັບເຊີນບາງທ່ານຫັ້ນ ລະຄວາມເຄີຍຊິນ ນີ້ມັນກະ ຄວາມໝາຍວ່າຄວາມເຄີຍຊິນແບບໃໝ່ນີ້ແມ່ນຫຍັງ ຄືຄວາມເຄີຍຊິນແບບເກົ່າເຮົາແມ່ນຫຍັງລະ ອັນເກົ່າເຮົາ ເປັນຕົ້ນວ່າເວົ້າເລື່ອງການກິນເຂົ້າ ການອອກໄປກິນເຂົ້ານອກບ້ານ ເຮົາກໍຊິເນັ້ນເ ລື່ອງໄປກິນຢູ່ຮ້ານ ຫຼືວ່າປັດຈຸບັນນີ້ຄຳວ່າກິນນອກບ້ານນີ້ເກືອບວ່າບໍ່ມີລະ ກໍເລີຍກາຍເປັນຕ້ອງໄດ້ສັ່ງອາຫານກິນ ໄປໂຮງຮຽນ ກໍຄືຕ້ອງໄດ້ສົ່ງລູກສົ່ງຫຼານໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ ກໍແທ້ໆ ສູ່ມື້ນີ້ກະເລີຍກາຍເປັນ ຮຽນໜັງສືຢູ່ເຮືອນ ຜູ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງນີ້ກໍແທນທີ່ຊິໄປວຽກຢູ່ຫ້ອງການນີ້ ກະຈຳນວນໜຶ່ງກໍແມ່ນຕ້ອງໄດ້ work from home ເລີຍ ຫຼືວ່າເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນຫັ້ນ ຊຶ່ງອັນນີ້ນີ້ແມ່ນສະພາບທີ່ມັນບໍ່ປົກກະຕິທີ່ມັນກຳລັງເປັນຢູ່ ອ່າ ທັງໝົ ດທັງມວນນີ້ກະຂຶ້ນນຳວ່າ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ເນາະ ມັນຊິ ອ່າ ດີຂຶ້ນ ໃນເວລາອັນສັ້ນ ຫຼື ອັນຍາວ ຊຶ່ງອັນນີ້ນີ້ມັນຊິຕັດສິນຫຼາຍໆຢ່າງ ດ້ວຍທັດສະນະສ່ວນຕົວກໍແມ່ນ ແລະກະຕິດຕາມຂ່າວສານມາຈາກຫຼາຍໆປະເ ທດນີ້ ລວມເຖິງບົດຄວາມບາງຈຳນວນທີ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງນີ້ ກະແມ່ນວ່າ ຄັນວ່າໂຄວິດມັນຢູ່ຍືນຍາວຫຼາຍນີ້ ແມ່ນຄົນນີ້ກະຄືຊິບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໂຕເອງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ກໍເລີຍວ່າຕ້ອງມີການປັບໂ ຕເກີດຂຶ້ນແນ່ນອນ ເວລາປັບໂຕນີ້ ມັນກະຊິເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທາງພຶດຕິກຳຫັ້ນ ການປ່ຽນແປງທາງພຶດຕິກຳນີ້ ມັນກະຊິມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ ອ່າ ຫຼາຍໆຢ່າງຫັ້ນມີການປັບປ່ຽນໄປນຳ ເປັນຕົ້ນວ່າ ອັນ ຖ້າຫາກ ວ່າເຮົາມີການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຫັ້ນ ຄັນວ່າເມື່ອພຶດຕິກຳຂອງບຸກຄົນ ຫຼືວ່າຜູ້ທີ່ເປັນ ຄັນຊິເວົ້າແມ່ນຕົວແທນໃນລະບົບເສດຖະກິດ ມີການປ່ຽນແປງໄປນີ້ ໂຕທຸລະກິດເອງມັນກະຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນໄປ ເພື່ອທີ່ຊິຮອ ງຮັບພຶດຕິກຳທີ່ປ່ຽນໄປ ຄັນທຸລະກິດປ່ຽນໄປ ແນ່ນອນວ່າທັກສະຂອງພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ວ່າເຮັດວຽກ ຄັນເຮົາຊິເຮັດເອົາຄວາມຮູ້ເກົ່າໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຫັ້ນນະ ມັນອາດຈະບໍ່ຕອບໂຈດໝົດ ໂດຍສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າເ ຊື່ອວ່າ ມັນຊິມີບາງພຶດຕິກຳຫັ້ນແມ່ນເປັນພຶດຕິກຳຊົ່ວຄາວ ເມື່ອໂຄວິດຈົບໄປ ມັນກະຊິໝົດໄປ ແຕ່ວ່າຄັນພຶດຕິກຳໃດທີ່ຍັງຄົງຢູ່ນີ້ ມັນກະຊິກາຍເປັນພຶດຕິກຳໃໝ່ເກີດຂຶ້ນຫັ້ນແຫຼະ ຄັນເມື່ອພຶດຕິກຳໃໝ່ເກີດຂຶ້ນ ສ ຳລັບພາກທຸລະກິດນີ້ຖືວ່າເປັນ ອ່າ ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຄິດໄປນຳກັນ ເປັນຕົ້ນວ່າເນາະ ມັນກະມີ ອ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍພະຍາຍາມວິເຄາະໃນໄລຍະເດືອນ 2 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ໃນຫຼາຍໆປະເທດ ລວມເຖິງປະເທດ ເພື່ອນບ້ານເຮົານີ້ ເຂົາເຈົ້າມາວິເຄາະເລື່ອງຂອງ ອ່າ ເຂົາເອີ້ນວ່າພຶດຕິກຳການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໄປນີ້ນະ ມັນມີທັງຈຳນວນໜຶ່ງລຸດລົງ ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນວ່າເລື່ອງຂອງການເດີ ນທາງສາທາລະນະນີ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍ ແນ່ນອນແຫຼະເນາະ ເພິ່ນ ເພິ່ນໃຫ້ ເອີ ຄັນຊິວ່າກໍແມ່ນ lockdown ໃຫ້ຢູ່ກັບເຮືອນ ບໍ່ໃຫ້ອອກນອກເຮືອນ ເພາະສະນັ້ນ ທຸລະກິດປະເພດທີ່ຂົນສົ່ງນີ້ມັນຖືກກະທົບຢ່າງໜັກ ແລະ ອັນທີ່ວ່າໂ ຄວິດ-19 ນຳມາເທື່ອນີ້ນີ້ ເວລາເຮົາ ເຮົາບອກວ່າກະທົບໜັກນີ້ ມັນບໍ່ໄດ້ໜັກລ້າ ມັນໄວພ້ອມເນາະ ມັນຈາກ ທີ່ເຄີຍຂົນສົ່ງ ສົ່ງລູກຄ້າ ຄັນສົມມຸດວ່າໃຜຂັບລົດໂດຍສານ ເຄີຍສົ່ງມື້ໜຶ່ງ 8 ຖ້ຽວນີ້ ກະລົງມາເຫຼືອ 1 ຫຼື 0 ໄ ປເລີຍ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນ ຄວາມວ່າມັນຮຸນແຮງໃນຄັ້ງນີ້ນີ້ ແຕ່ວ່າກະຂໍພາວະ ພາວະນາວ່າໃຫ້ມັນເປັນໄລຍະສັ້ນ ຄັນວ່າໄລຍະສັ້ນກະແມ່ນວ່າ ຄັນກັບມາໄດ້ ມັນກະຊິຄືເວົ້າມື້ກີ້ນີ້ແຫຼະ ຈຳນວນໜຶ່ງນີ້ກະຊິແມ່ນກັບ ໄປຫາພຶດຕິກຳເກົ່າ ແຕ່ວ່າບາງປະເພດ ຫຼືວ່າບາງກຸ່ມຄົນ ກຸ່ມອາຊີບນີ້ ກະບໍ່ແນ່ເດີ້ ມັນກະ ພຶດຕິກຳອາດຈະ ຮູ້ສຶກວ່າໄລຍະທີ່ວ່າທົດລອງຢູ່ແບບ ອ່າ ລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ນຳໂຄວິດນີ້ນະ ແລະມັນ ບາງຢ່າງມັນສະດວກ ກວ່າ ມັນມີປະສິດທິພາບກວ່ານີ້ ກະພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານັ້ນກໍອາດຈະປ່ຽນໄປ ແລະກະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະເພດຫຼຸດລົງອີກ ກໍແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກັບເສື້ອຜ້າເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມນີ້ ກະຄືວ່າຫຼຸດ ການກິນເຂົ້ານອກບ້ານນີ້ຫຼຸດແນ່ນອນ ປະເພດອອກກຳລັງກາຍ fitness ນອກບ້ານນີ້ກະຖືກກະທົບ ແລະ ອັນ ໄປປະເພດໄປບ່ອນຊຸມນຸມ ໄປຟັງເພງ ໄປເບິ່ງຮູບເງົາຫຍັງຊີ້ນີ້ກະຖືວ່າແມ່ນຫຼຸດໄປເບິດລະເນາະ ການທ່ອງທ່ຽວນີ້ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າເລີຍ ເພາະວ່າ ສາຍການບິນນີ້ກະປິດກັນກໍຫຼາຍ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ໂຮງແຮມນີ້ຖືກກະທົບ ອັນທີ່ໃກ້ໂຕທີ່ສຸດ ກະແມ່ນຊ່າງຕັດຜົມເສີມສວຍເນາະ ກະຖືວ່າເປັນ ອ່າ ບໍລິການອີກແບບໜຶ່ງທີ່ວ່າຄົນກະແນ່ນອນບໍ່ສາມາດໄ ປໃຊ້ໄດ້ ແລະ ແນວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນຫຍັງ ຄ່າໄຟໃດ໋ນີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄ່າໄຟເນາະ ອັນ ພວກພັດລົມຈັ່ງຊີ້ນີ້ອາດຈະໄດ້ຂາຍນີ້ ໜ້າກາກອະນາໄມນີ້ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າ ຖືວ່າເປັນພະເອກໃນ ອ່າ ຍຸກໂຄວິດເລີຍ ລະກະເຈວລ້າງ ມືທັງຫຼາຍເນາະ ລະກະບໍລິການສົ່ງອາຫານນີ້ແມ່ນຊັດເຈນທີ່ສຸດ ຄືເຮົາເຫັນສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ມັນເຫັນ ອ່າ ອ່າ ເສື້ອຫຼາກຫຼາຍສີເນາະ ສົ່ງອາຫານຢູ່ແຕ່ເຊົ້າຈົນຄ່ຳພຸ້ນລະ ຊຶ່ງອັນນີ້ກໍແມ່ນມ າທົດແທນຈຳນວນໜຶ່ງສຳລັບຮ້ານອາຫານຫັ້ນ ລະກະຄ່າອິນເຕີເນັດເນາະ ຄິດວ່າທ່ານຜູ້ຟັງກໍຊິຄ້າຍໆກັນ ກໍຄືວ່າຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຫຼາຍຂຶ້ນແນ່ນອນ ອ່າ ບາງຄົນກໍອາດຈະ ຄັນວ່າເບິ່ງ Netflix ບໍ YouTube ບໍ ຈັ່ງຊີ້ນີ້ ກະຊິໄດ້ເປືອງໄຟເປືອງເນັດຂຶ້ນໄປເພີ່ມຕື່ມອີກ ແລະ ການຊື້ຂາຍອອນລາຍນີ້ກະຄຶດວ່າ ຄັນຍັງບໍ່ທັນ ອ່າ ເຫັນປາກົດການທີ່ວ່າຊື້ຂາຍອອນລາຍຫຼາຍນະ ຕອນນີ້ມັນກະຊິຄ່ອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ອຸປະກອນການແ ຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ ການທີ່ວ່າເຮົາເຮົາກໍຊິເຫັນວ່າ ການວ່າຢູ່ຄົວກິນຢູ່ເຮືອນຈະຫຼາຍຂຶ້ນນີ້ແຫຼະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ບັດນີ້ຄັນຄັນເຮົາເບິ່ງຊີ້ແລ້ວນີ້ແມ່ນໃນເມື່ອພຶດຕິກຳປ່ຽນນີ້ນະ ພຶດຕິກຳປ່ຽນນີ້ ຄືມື້ກີ້ກໍເວົ້າໄປຈຳນວນໜຶ່ງ ແລ້ວວ່າຄັນມັນ ບາງອັນ ຄັນມັນປ່ຽນໄປເລີຍນີ້ນະ ແນ່ນອນທັກສະທີ່ຕ້ອງເອົານີ້ ອ່າ ທັກສະທີ່ຕ້ອງມາສະໜອງບໍລິການຕ່າງໆນີ້ມັນຊິປ່ຽນໄປ ລະເມື່ອທັກສະປ່ຽນນີ້ ມັນຊິໄປຮອດໃສ ມັນກະລາມໄປຮອດເລື່ອງ ການສຶກສາໄດ້ນີ້ ຄັນເຮົາເວົ້າໄລຍະຍາວໆນີ້ນະ ຄັນເຮົາສອນຄົນໃຫ້ເຮັດວຽກແບບເກົ່າ ມັນກໍອາດຈະບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ອັນ ເວົ້າມາຮອດນີ້ກະແມ່ນຢາກໃຫ້ ອ່າ ຢາກຍົກຕົວຢ່າງຈຳນວນໜຶ່ງ ຍົກຕົ ວຢ່າງຈຳນວນໜຶ່ງວ່າທຸລະກິດຢູ່ ເຮົາຢາກເຂົ້າສູ່ການປັບໂຕເດ ບັດນີ້ ຄັນວ່າ ກຽມກະກຽມປັບໂຕ ການປັບໂຕນີ້ກະຕ້ອງຂຶ້ນນຳວ່າປັບໂຕໄລຍະສັ້ນ ການປັບໂຕນີ້ ເອີ ທຸລະກິດທີ່ຄວນລະວັງ ຊຶ່ງມາເວົ້າຕອນນີ້ ນີ້ກະຫວັງວ່າມັນຍັງທັນເນາະ ມາແບ່ງປັນກັນນຳກັນ ຄືຫຼາຍໆທຸລະກິດນີ້ກໍຄວາມຈິງກໍແມ່ນໄລຍະທີ່ວ່າໂຄວິດເລີ່ມເຂົ້າມາໃໝ່ໆ ການປັບໂຕທີ່ດີກະແມ່ນເລື່ອງຂອງການທີ່ວ່າເຮັດຈັ່ງໃດໃຫ້ເປັນການປັບໂ ຕທາງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນຫັ້ນ ອ່າ ປອດໄພກ່ອນ ເລື່ອງຊີວິດ ເລື່ອງບໍ່ໃຫ້ເຈັບໃຫ້ເປັນ ບໍ່ໃຫ້ຕິດພະຍາດຫັ້ນສຳຄັນທີ່ສຸດ ແຕ່ເມື່ອໂຕນັ້ນ ເຮົາເລີ່ມຈັບທາງຖືກ ເຮົາເລີ່ມຮູ້ວ່າເຮົາຄວນເຮັດຈັ່ງໃ ດແລ້ວ ອັນທີ່ສຳຄັນກວ່າຫັ້ນລະແມ່ນວ່າໃນຖານະທີ່ເປັນອົງກອນທຸລະກິດນີ້ກະຕ້ອງບໍ່ລືມວ່າ ເຈົ້າຊິນຳພາອົງກອນທຸລະກິດຫັ້ນນະ ທັງຜູ້ບໍລິຫານ ທັງພະນັກງານ ຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມກັນຄິດວ່າ ຊິພາໃຫ້ທຸລະກິດຫັ້ນຝ່ າວິກິດເສດຖະກິດເດ້ ວິກິດຕໍ່ໄປ ລະແມ່ນເວົ້າເລື່ອງວ່າໂຕວິກິດທີ່ວ່າຊິນຳມາໃນມຸມມອງເສດຖະກິດຫັ້ນ ເຮົາຊິຝ່າໄປໄດ້ຈັ່ງໃດ ແນ່ນອນເຮົາກໍຕ້ອງມີການຖອຍຕັ້ງທ່າຮັບ ຫຼຸດລາຍຈ່າຍ ອັນນັ້ນນີ້ບໍ່ແມ່ນແນ ວທີ່ຕ້ອງເວົ້າລະເນາະ ກໍຖືວ່າແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເລີຍລະ ອັນນັ້ນພັນເປີເຊັນລະເລື່ອງຫຼຸດລາຍຈ່າຍ ແຕ່ວ່າ ຫຼັງຈາກຫຼຸດລາຍຈ່າຍແລ້ວນີ້ ເມື່ອໂຕໜຶ່ງທີ່ເຮົາເວົ້າກັນຢູ່ສະເໝີເລື່ອງພຶດຕິກຳທີ່ຊິປ່ຽນໄປນີ້ ເຮົ າຕ້ອງຮູ້ຈັກການ ອ່າ ກຽມບຸກ ກຽມໂຕບຸກພ້ອມໃດ໋ ບັນດາອົງກອນທຸລະກິດນີ້ ຕ້ອງຮູ້ວ່າເມື່ອໂຄວິດຈົບໄປແລ້ວນີ້ ເຮົາຊິບຸກຈັ່ງໃດ ຫັ້ນລະ ເຮົາຊິບຸກໃນ ອ່າ ເພງວິທະຍາຍຸດບໍ ຊິວ່າຈັ່ງໃດ ຄືຊິເວົ້າຍຸດທະສາດກ ານເຮັດທຸລະກິດແບບເກົ່ານີ້ ເຮົາຍັງຊິເປັນທີ່ຕ້ອງການບໍ່ ໃນເມື່ອພຶດຕິກຳຄົນປ່ຽນ ລະແນ່ນອນເຮົາ ເພາະສະນັ້ນນີ້ມັນຕ້ອງມີແຜນ ແຜນ 1 ແຜນ 2 ຮອງຮັບໄວ້ວ່າ ຖ້າພຶດຕິກຳຄົນປ່ຽນໄປຫຼາຍ ເຖິງຂັ້ນວ່າສິນ ຄ້າ ຫຼື ບໍລິ ບໍລິການທີ່ເຮົາມີ ເຮົາເຄີຍເຮັດກ່ອນໂຄວິດມາຮອດນີ້ນະ ມັນເຖິງຂັ້ນວ່າຖືກປະຕິເສດ ຫຼືວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງນີ້ ເຮົາຄວນມີແຜນຮອງຮັບຄືຈັ່ງໃດ ອັນນີ້ນີ້ກະຢາກເວົ້າວ່າລວມເຖິ ງລະດັບຕັ້ງແຕ່ອົງກອນຈົນໄປຮອດລະດັບພະນັກງານ ຖ້າວ່າອົງກອນເຮົາ ຫຼືວ່າບໍລິການຂອງເຮົາບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງຢູ່ ນັ້ນຄືຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບອົງກອນເຮົານີ້ສູງຫຼາຍ ວ່າ ອ່າ ຄັນລູກຄ້າເຮົາບໍ່ເອົາເ ຮົາແລ້ວນີ້ ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກທີ່ສຸດ ລະບາດນີ້ ຄັນໃນ ໃນເມື່ອວ່າອົງກອນນີ້ພ້ອມຊິປັບໂຕ ແຕ່ວ່າຖ້າພະນັກງານເອງກະຕ້ອງໄດ້ຄິດ ຄືພະນັກງານແຕ່ລະຄົນເນາະ ທຸກມື້ນີ້ ທາງທີ່ດີແລ້ວຖ້າວ່າເຮົາຕ້ອງໄດ້ work from home ນີ້ ຄັນເວລາມັນຍືດເຍື້ອຍາວນານອອກໄປແລ້ວນີ້ນະ ເຮົາໜ້າຈະຖາມໂຕເອງໜ້ອຍໜຶ່ງ ໃນຖານະທີ່ເປັນພະນັກງານທີ່ສັງກັດອົງກອນໃດໜຶ່ງ ຖ້າຫາກແຕ່ລະມື້ໃນໂມງການ ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າເຮົາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຮັ ດວຽກຫຍັງ ເຮົາມີແຕ່ນັ່ງຖ້າເພິ່ນເອີ້ນປະຊຸມທາງໄກ ແລ້ວລະກໍແມ່ນເຮົາກັບໄປເຮັດວຽກສ່ວນຕົວຢູ່ເຮືອນເຮົາ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວໃນຖານະຂອງພະນັກງານປະຈຳບໍລິສັດນີ້ ຖ້າເປັນຈັ່ງຊັ້ນຊ້ຳໆຫຼາ ຍມື້ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຢາກຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາໂຕເອງ ເພາະວ່າຖ້າວ່າຄັນເຮົາບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ແຕ່ອົງກອນຍັງເດີນໄປໄດ້ນີ້ ທ່ານລອງຄຶດເບິ່ງວ່າພາຍຫຼັງທີ່ ໂຄວິດຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວນະ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີຄວາມເປັນສ່ວ ນໜຶ່ງຂອງອົງກອນແລ້ວ ແນ່ນອນ ອ່າ ຄວາມສຳຄັນຂອງເຮົາມັນກະຊິຫຼຸດລົງຢູ່ໃນອົງກອນ ລະມັນກະຊິກາຍເປັນວ່າເຮົາ ເຮົາບໍ່ສາມາດສະໜອງເຖິງຍຸດທະສາດໃໝ່ ຫຼືວ່າເກມກະດານໃໝ່ຂອງທຸລະກິດທີ່ເຮົ າຢູ່ຫັ້ນໄດ້ເນາະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມື້ນີ້ກໍຄິດວ່າຢາກແບ່ງປັນກັນ ຢາກເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງການປັບຕົວເພື່ອການຢູ່ລອດນີ້ແຫຼະ ໃນຍາມທີ່ວ່າມີວິກິດແຮງໆຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເຮົາແຮ່ງຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕ ແລະ ຢາກໃຫ້ ອ່າ ມີສະຕິຮ່ ວມກັນທັງລະດັບອົງກອນ ແລະ ລະດັບພະນັກງານ ຫຼືວ່າບຸກຄົນຫັ້ນ ວ່າເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈກັນ ແຮ່ງຕ້ອງເຂົ້າໃຈຫຼາຍກັນ ແຮ່ງຕ້ອງເຂົ້າໃຈກັນຍິ່ງຂຶ້ນກວ່າຍາມປົກກະຕິ ເພາະວ່າ ອ່າ ຖ້າອົງກອນຫັ້ນປັບໂຕ ລະ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕຢ່າງໄວ ລະກະຢ່າງແຮງອີກ ຄັນວ່າ ໝົດທີມຫັ້ນບໍ່ ອ່າ ພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາກັນປັບນີ້ກັນ ແນ່ນອນມັນກະຈະມີຄວາມບໍ່ເດີນແມ່ນແລ່ນສະດວກ ເວລາທີ່ວ່າ ອ່າ ເສດຖະກິດມັນເລີ່ມຟື້ນໂຕກັບມາ ເ ຈົ້າ ເວລາກະຄິດວ່າເຮົາອາດຈະລົມກັນຢູ່ປະມານນີ້ແຫຼະ ກະ 10 ກວ່ານາທີໜ້ອຍໜຶ່ງ ຄິດວ່າ ອ່າ ທົດລອງກັນໄປຈັ່ງຊີ້ກ່ອນ ແລະ ຖ້າວ່າທ່ານຜູ້ຟັງມີຄຳຄິດເຫັນຈັ່ງໃດ ກໍຍັງຄືເວົ້າໄວ້ ຕັ້ງແຕ່ເອພິໂສດແລ້ວເນາະ ຄັນມີຫຍັງກະສົ່ງຂ່າວມາໄດ້ ຄືໂຕເອພິໂສດກ່ອນມາຫັ້ນກະເລີ່ມມີຄົນ ອ່າ ໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນມາ ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ ສ່ວນຫົວຂໍ້ນີ້ກະໄລຍະນີ້ກໍຄືຊິວົນວຽນຢູ່ແຖວໂຄວິດນີ້ໄປອີກໄລຍ ະໜຶ່ງ ເພື່ອວ່າຊິໃຫ້ ອ່າ ເຮົາ ບໍ່ແມ່ນວ່າທັນເຫດການ ເພື່ອຢາກ ອ່າ ເອົາຕາມແລ່ນຕາມເຫດການຢ່າງດຽວ ແຕ່ວ່າມັນກະສຳຄັນອີ່ຫຼີວ່າເຮົາ ໃນນາມວ່າທີ່ເປັນຄົນທຸລະກິດແລ້ວ ແລະ ເຮົາຊິພາກັນຜ່ານພົ້ນມັນ ໄປໄດ້ຈັ່ງໃດ ໂອເຄ ອ່າ ເຈົ້າ ກໍຂໍຂອບໃຈສຳລັບການຕິດຕາມໃນມື້ນີ້ ພົບກັນໃໝ່ໃນເອພິໂສດຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີ